الف لام را هي ڪتاب آهي جو لاٿوسون ان کي توکي ان تو ڏانهن جيئن تون ڪڍين ماڻهن کي اونداهين مان نور ڏانهن بسم الله الرحمن الرحيم سورة ابراهيم عليه السلام ظلمات منجهان نور ڏانهن تخرج تخرج الناس من الظلمات الي النور ظلمات منجهان نور ڏانهن ڪڍي توهان کي قرآن ڪتاب انهي جي لاء آيو آهي الف لام را کتاب انزلناه اليک اليک اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم تو ڏانهن ئي موڪليو اسان ڪتاب

جهالت ۾، هٺ ۾، وڏائيء ۾، تڪبر ۾، Arrogance ۾، ۾ سڀني کي اوندهه مان نور ڏانهن ڪڍي، ظلمات الي النور، نور ڏانهن روشني ڏانهن ڪڍي، جيڪو علم جي روشني آهي، جيڪا ايمان جي روشني آهي، جيڪا علم واري روشني آهي، جيڪا سڃاڻپ واري، سمجهه واري، فهم واري، درڪ واري روشني آهي، ان ڏانهن ڪڍي توهان کي، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، الله جي حڪم سان. الله جي اجازت سان، اذن سان. اليٰ صراط العزيز الحميد اها صراط ان رستي ڏانهن جيڪا اهڙي زبردست ساراهيل الله جي آهي، جيڪو ساراهيل آهي، عزيز، عزيز آهي، حميد آهي، ساراهيل آهي. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض انهيء الله جي اها واٽ آهي،

اها ڳالهه ڪري ته هي حميد رستو هي الله جو عزيز جو حميد جو الله جو رستو جيڪو آسمانن ۽ زمين ۾ جيڪي ڪجهه آهي انهي جو آهي پر جيڪي به نٿا مڃن انهي ساڳي آيت منجهه ته جيڪي ڪافر آهن ويل آهي انهن جي لاء من عذاب شديد هڪڙو سخت ويل هاڻي هڪڙي آيت آهي اها ان ۾ سڀ ڳالهيون ٿي ويون. هاڻي ٻي آيت ۾ هن الذين اهي جيڪي ڪافر آهن انهن جي وڌيڪ توصيف ٿي ٿئي تشريح ٿي ٿئي اهي جيڪي ڪافر آهن ڇا ٿا ڪن الذين يستحبون الحيات الدنيا جيڪي محبت رکن ٿا پسند ڪن ٿا دنيا حياتي جي دنيا دنيا جي حياتي کي يعني هي ڳالهه پسند آهي انهن کي ته هتي کائون هتي پيئون هتي موج ماڻيون بابر به عيش ڪوش ڪه عالم دوباره نيست عيش ڪر ڪري وٺ جيڪو ڪرڻو اٿئي ڇو جو ٻيو دين جهان آهي ڪونه ڪو جيڪي يستحبون الحيات الدنيا هن جي دنيا جون ڳالهيون هنن کي پسند آهن جن کي

رستي کان ماڻهن کي ائين نه پيا ڪريو، ائين خيرات نه ڪريو، ائين نه ڪريو، هي پنهنجو نماز نه پڙهو، فلانيون نمازون پسند ڇا چئبو آهي چون ٿا ته هي ثابت ڪونهن، هي فلاڻي هي سنت ڇا ٿا پڙهو، هي نفل ڇا لاء ٿا پڙهو، هي ڇا لاء ٿا پڙهو، اڙي ڀئي تون نه پڙهه ڀلا تو هاڻي پاڻ پاڻ تي رک، ٻين جي ڪمن ۾ ڇا لاء ٿو پوين، ٻيا پڙهن ٿا ڀلي پڙهن ڀلي هزار کڻي نمازون پڙهن هڪڙي رات ۾ جيڪو جيتريون وڻن اوتريون پڙهن، تو کي ڀلا تڪليف ڪهڙي آهي. جو هر ڳالهه کي روڪيندو چئي خيرات نه ڪريو هي نه ڪريو هو نه ڪريو هي خيرات جو خيرات نه ڪريو ڀئي الله تعالٰي چيو ته طعام جي بندوبست ڪريو ماڻهن کي کارائڻ جو بندوبست ڪريو هي خوشي جي ڳالهه آهي تو کي ته ڪهڙي تڪليف آهي مناع پر مناع للخير معتد اثيم چڱائي جي ڪم کان روڪڻ وارا هاڻي اهي ساڳي ڳالهه اها

هي آسمان تي هي سج بيٺو آهي، چي نه اهو سج ڪونهي، اهو هينئن ڪونهي، اهو هونء ڪونهي، اهو فلاڻ آهي، اهو ٽير آهي، اڙي مٺي ڏا هي رات آهي چي نه رات ڪونهي، اڃا به رات ڪونه ٿيندي، اڃا پندرهن ڪلاڪن کان پوء رات ٿيندي، هي ٿيندي، اڙي مڙسا مصيبت ڪٿان تون مان پاتا آهيون ڀيڻا، هر ڳالهه جيڪا تون وات مان ڪڍ مڙسا پکڙيندا ماڻهو اهڙا آهن هڪڙا، الله انهن کي ساڃهه ڏي، اسان کي به ساڃهه ڏي، لاحول ولاقوت، ڀيڻا جيڪا ڳالهه ڪر ان جي ابت هو ٽيڙ ڪڍندا ۽ پنهنجو هندستان جا ماڻهو جيڪي خصوصن مان ڏسان اهي عقلمند تمام وڏا عقلمند بس يڪدم ائين ڪري ابتي ڳالهه کي سبتي سبتي ڳالهه کي ابتي ڪري بس ائين ڪري جي رات کي ڏينهن بنائيندا ڏينهن کي رات بنائيندا جو جيڪو فلاسافي جيڪا يونان واري انهن جي ايڏي ڪمال تي پهتا هئي جو چوندا اسان ثابت ڪري سگهون ٿا ته هينئر جو توهين سمجهو ٿا ڏينهن آهي ته اسين چوندا رات آهي ته اسين ثابت ڪنداسون ته اها رات آهي اهو ڪمال آهي هر ڳالهه ۾ ۾ ٽيڙ ڳوليندا يبغونها عوجا اولئک في ضلال بعيد اهي بيشڪ هڪڙي پرانهين ضلالت ۾ گمراهي ۾ آهن اهڙي قسم جا ماڻهو جيڪي ڪافر آهن جيڪي آخرت کي پسند نٿا ڪن جيڪي دنيا کي پسند ٿا ڪن ماڻهن کي رستن کان ماڻهن کي الله جي رستي کان روڪين ٿا ۽ هر ڳالهه ۾ ۾ ٽيڙ ڳولين ٿا

زبان انهيء جي علائقي جي آهي. هن ڳالهه کي الله تعاليٰ هر هر ڇالاء ٿو چوي پيو. قرآن شريف ۾ چئي ٿو اسان پنهنجي زبان ۾ موڪلي آهي. زبان ۾ ڳالهه ان کي سمجهڻ جي ڳالهه هيء آهي ته حضرت عيسيٰ عليه السلام جي زبان آرامائي، آرامائي، ٻولي ان جي ارم، ارام، ارام جي، ارم ذات العماد، ان جي ٻولي ان جي، يا اها شاخ هئي هيبرو جي، عبراني جي،

پر گريڪ ماڻهن جي ٻولي ته ڪونه هئي. هو جيڪو پيغمبر، جيڪو رسول جيڪو ڳالهائي ٿو پيو اهو پنهنجي آرامائي ٻولي ۾ ٿو ڳالهائي. چئي ٿو الاهي الاهي لما شبقتني هاڻي اهو چئي هڪڙو لفظ انجيل ۾ اهو لفظ هڪڙو اهو جملو آهي چئي ٿو هن پنهنجي ٻولي ۾ ڳالهايو. اڙي ته پنهنجي ٻولي ۾ نه ڳالهائيندو تنهنجي پيء جي ٻولي ۾ ڳالهائيندو ميڻ سان عرب هن سان گريڪ يوناني ٻولي سان ان جو ڪهڙو واسطو. ان کان پوء يوناني منجهان نڪتا ته پوء وري لئٽن ٻوليء منجه ترجما ڪيائون انهن گاسپلس جا انجيل جا هن جا هن جا حضرت عيسيٰ عليه السلام جو لئٽن سان ڪهڙو واسطو آهي يا رومن سان ڪهڙو واسطو آهي يا انگريزي سان ڪهڙو واسطو آهي هن جي پنهنجي ٻوليء ۾ جيڪو لفظ هو اهو ڪٿي آهي اهو ته اسان کي ڏيکاريو نه اهو آهي ڪونه ڪو اهو ختم ٿي ويو ختم ٿي ويو ته معنيٰ ميسج توهان برباد ڪري ڇڏيو اهو وڃائي ڇڏيو هاڻي هي الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ هر هر چئي ٿو ته اسان جيڪي پيغمبر موڪليا سندن ئي ٻوليء ۾ پنهنجي ٻوليء ۾ ڳالهائڻ وارا هئا پنهنجو ظاهر آهي ڪو سنڌ ۾ اڳ ۾ موڪليو هوندائين ته ڪو سنڌي ڳالهائيندو هوندو ڪو پنجابي ته ڪونه ڳالهائيندو هوندو اردو ته ڪونه ڳالهائيندو هوندو يعني اڄ کان هزارين سال پهرين حضرت عيسيٰ عليه السلام حضرت

هاڻ اها ڳالهه اسان وٽ ڪهاڻي ته موجود ڪونهي پر هاڻي هنن جا ويد موجود آهن، اپنشد موجود آهن، هي جيڪي هندستان هندن جي ٻولي ٻولي سنسڪرت وري هاڻ سنسڪرت به جيڪا سنسڪرت سنسڪرت معنيٰ پيوريفائيڊ ڪليريفائيڊ جيڪو مطلب کير ٿو ڪڍجي ڏڌ ٿو ولوڙجي بٽر صفا ٿو ڪجي ڪري ڇڏجي هاڻ اهو صاف صاف بٽر جيڪو آهي هاڻ اها ٻولي آهي سنسڪرت پاڪ ڪيل

اهو عرب چوندا آهن اسان جي فلاڻا لفظ اسان هيئن ٿا چئون فلاڻا لفظ ڀلا جيڪي به وڻيوَ ٿو ڪيو پر هي قرآن شريف جڏهن پڙهندو ته توهان جي ٻولي آهي ته اها جيڪا سمجهه ۾ ايندي توهان کي مطلب ته ڪي لفظ آهن اهي توهان ٻيا ٺاهيا آهن پر اهي قرآن شريف ۾ جڏهن پڙهندو ته توهان جا اصل لفظ اهي آهن تو اها ٻولي ڄڻ موجود آهي هڪڙو ته اهي جيڪي عربڪ اسپيڪنگ ايترا ملڪ آهن هينئر تنهنجو تمام گهڻا ملڪ آهن الحمدلله ٻيا به جيڪي مسلمان ملڪ آهن اهي عربي به پڙهن ٿا پوء عربي جي معنيٰ به درست حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا انڊونيشيا آهي مليشيا آهي هندستان آهي پاڪستان افغانستان آهي ماڻهو عربي به ٿوري گهڻي سڀني کي اچي ٿي پوء مطلب اصل ميسج جيڪو آهي اصل پنهنجي ٻولي ۾ ته موجود آهي ان ۾ ڊسٽارٽ ڪرڻ جي ضرور مطلب ته هن کي ڪو موقعو ڪونه ٿو ملي ڇو جو جيڪڏهن تراويحون پڙهجن ٿيون ته جيڪڏهن ڪو لفظ ڪو زبر زير پيش جو فرق ٿو ڪري ته هُتي هزارين پويان ماڻهو بيٺا آهن جيڪي هن کي ڪريڪٽ ڪن ٿا بابا ائين نه آهي ائين ائين نه آهي ائين هي الله تعاليٰ انا نحن نزلنا الذڪر و انا له لحافظون قرآن شريف ۾ هنن هنن ئي سورتن ۾ اوڏو ويجهو اهو لفظ اچي ٿو پنهنجو اسان هي ذڪر موڪليو آهي ۽ اسين هن جي حفاظت ڪرڻ وارا آهيون قيامت تائين اهو لفظ لفظ جيڪو آهي سو ائين ئي هوندو جيئن هن قرآن شريف ۾ لکيو پيو آهي اسانجي مصحف ۾ لکيو پيو آهي ان ۾ زبر زير جو فرق ڪونهي سواء ان جو جيڪو عالمن سان ٺاهيو ڀئي ائين به آهي ائين به آهي ائين به آهي اهو جيڪي پڙهڻيون آهن کڻي اهي پنهنجي جڳ جڳهه تي آهن پر ان منجه ڪو تحريف ڪونهي ان منجه ڪو هو ڪونهي جو پروننسيئيشن جو فرق آهي هڪڙي قبيلي کان ٻي قبيلي ائين ٿي پرونائونس ڪيو ان کي اهڙي نموني سان اهي فرق آهن پر اهو سڄي مطلب ته باقي قرآن شريف اهو ئي آهي جيڪو چوڏهن سؤ سال اڳ ۾ هي ته سؤ سال کان پوء سڄو بدلجي ويو جو ماڻهن وري ٻولين ئي ٻين ۾ لکيو بابا تئين پهرين ته آرامائي ۾ ۾ لکيو اهو ته آڻيو نه آرامائي ڪونهي هيبرو ۾ ڪونهي عربي ۾ ڪونهي هن ۾ ڪونهي گريڪ ٻولي ۾ لکيو پيو هاڻ گريڪ مان ترجمو ڪيو لاطين ۾ لاطين مان ترجمو ڪيو پنهنجو رومن ۾ رومن مان جرمن ۾ جرمن مان فرينچ ۾ فرينچ مان انگريزي ۾ انگريزي ۾ ويا سائين هل منهنجا سائين هاڻي سڄي دنيا ٿي ڪر ڳالهه ڪٿي وڃي پهتي هاڻي اها معنيٰ آهي ته پنهنجو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم تان جو پڌرو ڪيو وڃي انهن ماڻهن جي لاء ڇا؟ فيضل الله من يشاء پوء الله تعاليٰ جنهن کي گمراه ڪرڻ چاهيو گمراه ڪرڻ جي اجازت ڏئي ڇڏي ته بابا هلو فيضل الله من يشاء گمراه ڪيو ويو انهن کي الله تعاليٰ جي طرفان جنهن کي الله تعاليٰ چاهيو جنهن کي چيائين ته هي گمراهه ٿئي ڀلي. پوء هاڻي پال اچي ويو هليو. اڃا حضرت عيسيٰ عليه السلام ڪيڏانهن ويو هليو جتي مٿي الله تعاليٰ کڻيو هن کي. يڪدم پهچي ويو هليو الائي ڪٿان اچي آئون ته اڳي دشمن هوس پر اڄ کان وٺي بس آئون جيڪو آهيان سو ههڙو هن جو وفادار ٿي ويو آهيان هليو هاڻي توهان تي حضرت موسيٰ عليه السلام جو قانون جيڪو آهي اهو به ڪونهي هاڻي اسين محبت ٿا ڪريون پنهنجي حضرت عيسيٰ عليه السلام سان انهي ڪري اسان تي ڪا عبادت ڪونهي ۽ هو جيڪو آهي الله جو پٽ آهي هاڻ اهڙو ڪيو ته الله جو پٽ ڪري هن کي پوڄيون ٿا. پوء وري ٽي سؤ سال ٻيا به گذريا. ڪنسٽنٽائن هي هو اچي ويا چي بابا هز اونلي بيگاٽن سن هي ڪيم ٽو سيو اس فرام فلاڻ فلاڻ فلاڻا چي بابا الله تعاليٰ موڪليو پنهنجو پٽ جيڪو آهي اسان جا گناهه جيڪي گناهه ڀيڻ توهين ٿا ڪريو ۽ وري الله پنهنجو پٽ موڪلي ۽ توهان جا گناهه سڀ ٿا ڪريو توهان معافي وٺو الله کان الله تعاليٰ سڀني تورات ۾ به ائين چيو آهي

اهي وجهه وجهه پيا ويٺا آهن. هن چيو اڄ ڏينهن تائين ماڻهو بس سائين الله تعاليٰ پنهنجو پٽ موڪليو ته اسان جا گناهه اڙي توکي معنيٰ مصيبت نه ٿي پوي جو تون پنهنجو معافي وٺ الله کان تو گناهه ڪيو آهي تون چئو ته رب مون معنيٰ غلطي ڪئي آهي هاڻ مون کي معاف ڪر اڳتي آئون ائين ڪونه ڪندس

پنهنجو ماڻهن تي قرآن شريف ظلمات جي نور جي ۽ جهالت جي علم جي روشني جي ايمان جي ۽ پنهنجي ڪفر جي سڀ ڳالهيون پڌريون ٿين فيضل الله من يشاء پوء الله تعالي جنهن کي چاهيو ان کي گمراهه ڪيو ويو پوء گمراهه ڪري ٿو الله جنهن کي گهري ويهدي من يشاء ۽ جنهن کي هدايت ڪرڻ چاهي هن کي هدايت ملي ٿي الله تعالي جنهن کي چاهي هدايت ان کي هدايت ملندي هر ماڻهو چيو الله تعالي پاڻ ئي گمراهه ڪري پوء هاڻ اسين ڇا ڪيون اسانکي گمراهه الله تعالي ڪيو آهي الله تعالي جو ڏوهه آهي جو ڀلي هن ڳالهه ۾ خوش هجو ڀلائي تنهنجو توهان ايمان رکيو آهي، الله تعاليٰ قرآن شريف موڪليو آهي، نبي موڪليو آهي، چئبو آهي هن ۾ سچائي آهي، هن ۾ حقيقت آهي، هن ۾ هدايت آهي، هن ۾ گمراهي آهي، هاڻي اختيار توهان کي ڏنو اٿس ته هاڻ اختيار توهان جو انهي ڳالهه ۾ اهو عوض يا ٽيڙهه ڳولڻ جو ڇو جو اهو الله جو ڏوهه آهي.

انسان جي دل ۾ الله تعالي انسان جي عقل ۾ فهم ۾ وجهي ڇڏيو آهي ته چوري ڪندو ماڻهو ته خبر پوندي ڀئي مون چوري ڪئي آهي پنهنجو ڪوڙ ڳالهائيندو ته ان کي احساس ٿيندو پنهنجي اندر مزا اندر جو جيڪو ولي آهي هن جو اهو ويٺو آهي هن کي چوي ٿو بابا اهو تو ڪوڙ ڳالهايو آهي ته هن کي خبر پئجي ويندي ته مون ڪوڙ ڳالهايو هن سچ ۽ جيڪڏهن هو سچ ڳالهائيندو ته هن کي خوشي ٿيندي هن کي خبر پئجي ويندي ته مون خوشي مون سچ ڳالهايو آهي ته هن جو الهام ٿيل آهي فجور ۽ تقوا فجور ۽ تقوا جون ڳالهيون الله تعاليٰ دل ۾ وجهي ڇڏيون آهن اهڙي نموني سان ايمان جيڪو آهي پوء ان کان پوء پيغمبر موڪليا اٿس پوء هي اسان وٽ نبي اسان جو آيو آهي هي پنهنجو اسان کي ڪتاب ڏنو اٿس قرآن ڏنو اٿس هن کان اڳ ۾ تورات انجيل زبور فلاڻ هي سڀئي آيا، پر ماڻهو جيڪو اها ڳالهه ويٺو رڳو بتي ڳوليندو ته الله جو ڏوهه آهي، مون کي ڇو خلقيائين؟ پاڻ تو پيدا ڪيو ڪن مون چئي انسان ڪر پويان هاڻي تائين تو پيدا ڪيو ڏوهه ئي تنهنجو هيو پوء هاڻي وتي اها وري هڪڙي گستاخي آهي تنهنجو هڪڙي ڳالهه اهڙي پاسي هليو وڃڻ جو ماڻهو وري مصيبت ۾ پئجي وڃي پوء جيڪي مون جهڙا چريا مينهن ٿيا اهي لڳندا آهن جي پويان

سڄي طاقت سڄي عزت ان کي آهي جيڪو حڪمت وارو آهي ولقد ارسلنا موسيٰ هاڻي اچي ٿي موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه ولقد ارسلنا هن سورت جو نالو آهي ابراهيم سورت ابراهيم پئي پڙهون هينئر وقت پر هاڻي حضرت ابراهيم جو ذڪر ايندو پر اڳتي ايندو اڃا اڃا حضرت ابراهيم جو ذڪر ڪونهي هاڻي پهرين ته الله تعاليٰ پنهنجي نبي پاڪ صلي الله سان مخاطب ٿيو ۽ ڪافرن جي به ڳالهه ڪيائين ۽ مومنن جي به ڳالهه ڪيائين ته انهن جي لاء نور هيئن آهي، هدايت هيئن آهي ۽ ظلمات هيئن آهي، جهالت هيئن آهي، ضلالت هيئن آهي. اها سڀئي ڳالهه ٿي وئي. هاڻي حضرت عيسي، حضرت موسيٰ عليه السلام جو ذڪر ٿو اچي ته ولقد ارسلنا موسيٰ بآياتنا موسيٰ عليه السلام کي اسان پنهنجي آيتن سان موڪليو، پنهنجي نشانين سان، پنهنجن معجزن سان اسان موڪليو، آياتنا جي معنيٰ آهي معجزا. ان اخرج قومک من الظلمات الي النور يا ساڳي ڳالهه جيڪا اسان جي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي جنهن مقصد سان موڪليو ويو ته ظلمات مان ڪڍ نور ۾ وجهه تهڙي نموني سان حضرت موسيٰ عليه السلام کي اسان موڪليو سندس قوم جي لاء ته هي جيڪو ظلمات آهي ظلمات گهڻيون ظلماتون هڪڙو جهالت جي توهان جي پنهنجي ظلمات ٻيو فرعون جو جيڪو ظلم ۽ جيڪو اهو آهي هٺ ۽ وڏائي ۽ تڪبر اهو اهو جيڪو آهي اهو ظلمات ۽ ٻيو پنهنجو ايمان جي ڳالهه نه آهي ۽ ڪفر جي ڳالهه آهي اهو ظلمات انهن ظلمات منجهان پنهنجي قوم کي ڪڍ تنهنجو هنن کي ايمان به ڏيار هنن کي الله جو پابند ڪر، الله جي پوڄاري ڪر ۽ فرعون جي پوڄا ڪرڻ جي بدران الله جي پوڄا ڪن ۽ ان ملڪ منجهان به ڪڍ ۽ ٻئي هنڌ آڻ جتي تون پنهنجي طاقت سان پنهنجي خيال سان رهي سگهين ولقد ارسلنا موسيٰ بآياتنا ان اخرج قومڪ من الظلمات الي النور اهو چئي اهو ان مقصد سان موڪليوسون ته جيئن ڪڍ پنهنجي تنهنجي قوم کي اونداهين منجهان ۽ نور ڏانهن وذڪرهم بأيام الله ۽ انهن کي ياد ڏيار الله جا ڏينهن، الله جي نعمتن جا ڏينهن، الله جي جا ڏينهن جن ۾ توهان سختيون سٺيون، اهي به الله جا ڏينهن، جيڪي سٺائي وارا ڏينهن ٿيا، جيڪي توهان کي نعمتن وارا ڏينهن ٿيا، اهي به ياد ڪر. حضرت موسيٰ عليه السلام جي لاء ڪهڙا ڏينهن آهن جيڪي

ذڪر باقاعدي ڪر وري وري ڪر پنهنجي قوم سان پنهنجي قوم جي اولاد سان پنهنجي قوم جي هر جنريشن کي وري وري ياد ڏيار ڪهڙي ڳالهه ياد ڏيار ته ڪيئن توهان تي ظلم ٿي ٿيا جڏهن توهين مصر ۾ هيؤ ۽ ڪيئن توهان کي فرعون جيڪو آهي سو ههڙي نموني سان سختيون ٿي ڪيون ڪيئن توهان کي اسان ڪڍيوسون پنهنجي معجزي سان اهو درياء جيڪو هو سمنڊ جيڪو هو اسان پار ڪرايوسون توهان کي ڪهڙي نموني سان پار ڪرايوسون ڪيئن توهان کي ڊيزرٽ ۾ الله تعالا کاڌو پهچايو جتي ڪيئن توهان تي ڇانو ڪيائين ڪڪرن جي ڇانو ڪيائين ڪيئن توهان کي من ۽ سلوا ڏياريا اٿئي ڪيئن فلان فلان فلان ڪيئن ڪهڙي نموني سان هي سڀئي نعمتون آهن حضرت موسا عليه السلام جي قوم کي الله تعالا چوي ٿو ته انهن کي قوم کي ياد ڏيار هاڻ اسان کي ڇا لاء اها الله تعالا اها ڳالهه ٻڌائي آهي ته موسيٰ کي اسان ائين چيو ته اسان کي جيڪڏهن اهو اسان سان لاڳو نه هجي ڳالهه ته اها الله تعاليٰ ڳالهه ڪري ئي ڪونه ڪو اسان کي ڪهڙا ڏينهن آهن اسان جا اسين ته ڪونه هئاسون مصر ۾ اسين ته ويٺا هئاسون سنڌ ۾ اسان پاڻ نبي پاڪ جا ماڻهو جيڪي ويٺا هئا پنهنجي حجاز ۾ پنهنجو هو ته مصر ۾ ڪونه هئا ڪهڙي ڳالهه ياد ڪن ڪهڙي ڳالهه جيڪا سختي ٿي ٿي پنهنجي قريشن ٿي ڪئي هو وڃي اتي جڏهن پنهنجو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جن مڪي ۾ هئا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو ڄمڻ ۽ پڌرو ٿيڻ ۽ اچڻ ۽ نبوت جو ملڻ الله تعالا چيو ته مون توهان تي وڏو احسان ڪيو آهي جو توهان منجهان ئي مون هڪڙو نبي موڪليو آهي سورت آل عمران ۾ ۽ سورت بقره ۾ ۽ سورت جمعه ۾ ته هيء توهان منجهان ئي هڪڙو اسان نبي موڪليوسون اهو توهان تي وڏو اسان احسان ڪيو آهي ان کان وڌيڪ ڪهڙو احسان ٿيندو ان کان وڌيڪ ڪهڙو ڏينهن ٿيندو جڏهن نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم اتي ايندو جنم ٿيندو هن جو هن پيدا ٿيندو پوء ان منجهان سڄي نعمتن جو شروعات ٿي ويندي هلي پوء ان هدايت ايندي پوء قرآن ايندو هي سڀئي ڳالهيون ان ڏينهن شروع ٿينديون ان کان پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي هجرت ڪرڻ اهو وڏو نعمت آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو معراج تي سڏائڻ اهو وڏي ڳالهه آهي ان جو ذڪر قرآن ۾ آهي اهو ڪونهي ته ڪو ڪوڙ آهي، ڪو ڌوڪو آهي، ڪو معراج جي ڳالهه ۽ اسراء جي ڳالهه جيڪا نه ڪرڻ کپي. هاڻي هڪڙو وڏو هڪڙا اچي ويا آهن پنهنجا ڇا چئبو آهي مسئلا پيدا ڪرڻ وارا جيڪي چوندا آهن نه اهو هڪڙو ڏينهن هو اهو ختم ٿي ويو هليو هاڻ ان جو ڪو ثواب ڪونهي ڪو هاڻ ان جي ڪوئي عبادت ڪرڻ جي ضرورت ڪونهي ڪو هن کي ياد ڪرڻ جي ضرورت ڪونهي ڪو هن کي سيلبريٽ ڪرڻ جي ضرورت ڪونهي ڪو لاحول ولا قوت الا بالله يار ته پوء ڀلا اها آيت ڪڍي ڇڏ قرآن مان جا جيڪڏهن توکي ايڏي همت آهي هيء قرآن ۾ سورة اسراء جي جيڪا آيت آهي پهرين سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الذي بارڪنا حوله اها آيت ڪڍي ڇڏ يا سڄي آيت يا وري سورة نجم جون پندرهن ارڙهن جيڪي آيتون شروع واريون آهن اهي به ڪڍي ڇڏ ڀلا ته پوء توکي همت آهي ايتري ته پوء ائين ڪر ته پوء اسين به تو جهڙا تون به اسان جهڙو پر جيڪڏهن اهي قرآن ۾ پيون آهن ۽ الله تعاليٰ به اهو قرآن مڃون ٿا اسين ته الله تعاليٰ موڪليو آهي ڪنهن منهنجي ابي ڏاڏي تنهنجي ابي ڏاڏي ڪونه موڪليو آهي پوء تون ڪيئن ٿو چئين ته اهو ڪوڙ آهي اهو سڄي ڳالهه ختم آهي هن کي سيلبريٽ ڪرڻ جي ضرورت نه آهي هن جي ڳالهه ڪرڻ جي ضرورت نه آهي اها ڪٿان توکي عقل ۾ اچي وئي آهي جو تون اڻان مٿو کائي ويو آهين هليو هاڻ سڄو ملڪ ۾ هر جتي ڪٿي هاڻي اهو بائيتال ٻاري ڏنو آهي مون پهريون پهريون دفعو مون اها ڳالهه جيڪا ٻڌي آهي جي ستر سال کان وڌيڪ منهنجي عمر ٿي وئي آهي پهريون دفعو مون اها ڳالهه ٻڌي پر ڪراچي جي يعني فيڊرل بي ايريا ڇا منهنجا مصيبت سهراب ڳوٺ تي مسجد ۾ پٺاڻ ويٺو تقرير ڪري ڀيڻسان چئي ٿو بس اهو ختم ڳالهه اها ڏينهن ڳالهه فلا فلا فلا هاڻي اهو جتي ڪٿي ويٺو ٻڌان جتي وڃ اتي ڀيڻسان اهو بيٺو هوندو ڪونه ڪو چئي ٿو بس انهي جو ذڪر ڪرڻ جي ضرورت ڪونهي ڪو الله تعالي چئي ٿو فذڪرهم بأيام الله حضرت موسيٰ عليه السلام کي چيو اٿس اسان کي ڇا لاء اهڙو پيغام الله تعالي هن قرآن ۾ وجهي ڏنو ته توهان جي قوم ملت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم امت محمد جيڪا اها به ياد ڪري اهي ايام الله ايام الله جا ڏينهن جيڪي آهن سي ياد ڪرڻ کپن اها ڳالهه هاڻي هتي ٿي فذڪر ذڪر هم بأيام الله ان في ذلک لآيات لڪل صبار شڪور انهن ۾ آيتون آهن انهن سڄين قومن جي لاء جيڪي صبار صبار آهن صبر صبر ڪرڻ وارو ته هڪڙو صبر تو مان ته جيڪو صبر ڪيو سو ڪيو پر جيڪي صبار آهن وڌيڪ تمام وڌيڪ صبر ڪرڻ وارا انهن جي لاء اسان کان توکان صبر ٿئي ڪونه ٿو سمجهو ته پوء هاڻي ڇا ڪجي؟ پر ٻيا جيڪي صبار آهن، هڪڙا ته صابرين آهن ويچارا، ٺيڪ آهي صابر صابر آهي، هي صابر صاحب آهي اسان جو يار، هڪڙو صابر صاحب سمجهو، ٻيو به صابر صاحب، هي به صابر صاحب، پر هي آهي صبار، وڏو وڏو سخت صبر ڪرڻ وارو ۽ شڪور، الله تعاليٰ جو شڪر ڪرڻ وارو، انهن جي لاء هن ۾ آيتون آهن، جيڪو صبار به ناهي، جيڪو شاڪر به ناهي اللهم صلي علي سيدنا محمد شاڪر اسان جي يار جو فرزند اللهم صلي علي شڪور شڪر ڪرڻ وارو رب پاڪ جو شڪر ڪر رب پاڪ جو صبار ۽ شڪور جيڪي ماڻهو آهن انهن جي لاء هن ۾ آيتون آهن جيڪو صبار به ناهي جيڪو شاڪر به ناهي جيڪو شڪر ڪرڻ وارو به ناهي